جيئن حضور انور صلي الله عليه وسلم کان نبوت کان اڳ ۾ ئي ڪيترا ڪم نبوت جهڙا مقدس ڪم هميشه پئي ظاهر ٿيا. اهڙي طرح موسيٰ عليه السلام جا جيڪي مقدس ڪم هيا اهي، يا فرعون جن ماڻهن تي ظلم پيو ڪري انهن جي ظلم جي دفعي ڪرڻ جون ڪوششون، انهن جا بچاء ٻيا ٽيا اهي فرعون تائين پهچي چڪا ها. سمجهه ۾ اچي ٿو ته فرعون موسيٰ عليه السلام تي ڪنهن قسم جون ڪي پابنديون به وڌيون هيون. ڳوٺ ۾ مصر ۾ رهڻ کان يا ڪا اهڙي ڪا ڳالهه جي ٻاهر رهڻ جي لاء يا هن جي ناپسندي جو ڪو اهڙو اثر پئجي ويو موسيٰ عليه السلام تي جو هو گهڻو ڪري فرعون جي سامهون به نه ايندو هو ۽ ايندو هو ته آسيا جي لاء ڪو گهمڻ ملڻ هن کي ڏسڻ ايندو هيو ڇو ته انهي هن کي پاليو يا خيال ۾ ائين ٿي ڳالهه اچي دخل المدينة انهي اکر منجهون ٿو سمجهه ۾ اچي شهر ۾ داخل ٿيو عليٰ حين غفلة مصر جي شهر کان ته معنيٰ ٻاهر رهندو هيو دخل المدينة جو مطلب اهي آهي ته شهر کان ٻاهر هيو، جو داخل ٿيو، ۽ داخل ٿيو عليٰ حين غفلة معنيٰ سڌاري جي وقت ۽ سجاڳي جي وقت ۾ نه ايندو هيو، اها ڳالهه به سمجهه ۾ اچي ٿي. ڄڻ هڪڙو رد عمل منجهان سمجهون ٿا ته فرعون جي جو جيڪو ڪردار هيو ۽ موسيٰ عليه السلام جو ڪردار هيو نه سارو فرق آهي. ان ڪردار جو اهو اثر هجي جو موسيٰ عليه السلام طبعاً يا جبراً، فرعون کان الڳ رهڻ لڳو ۽ اچڻ شهر جو هن جو ان رواداري جي ڪري ٿيندو هو جنهن پاليو هيس، پالنا ڪئي هيس مائيء آسيا. فوجد فيها رجلين اتي ڏٺئي ٻه هڪڙا ماڻهو بيٺا وڙهن، يقتتلان، لڙن پيا پاڻ ۾، هذا من شيعته، هي ان جي سنگت کان هجي، شيعت معنيٰ تابعدار، هڪڙو اکر آهي شيعت جو، ٻيو اکر آهي امّت جو، نبي جيستائين نبي نه ٿيو آهي. تيسين ان جي تابعدار کي شيعت چئبو معنيٰ تابعدار چئبو ۽ نبي جڏهن نبي ٿيو آهي ته هاڻ ان کي امت چئبو تنهنڪري هتي هذا من امته هتي الله تعاليٰ نه فرمايو آهي معنيٰ اهڙي قسم جا ماڻهو جيڪي هن جي قبيلي جا ها رفيقن جا ها سنگتي ماڻهو ها هذا من عدوه هي هن جي دشمن منجهان هو هتي هذا من شيعته قوم جو اکر نٿو فرمائي ڇو ته حضرت موسيٰ عليه السلام جي قوم جي ڳالهه ظاهر ڪانه ٿيل هئي

علي الذي، انهيء شخص تي، من عدوه، جيڪو هن جي دشمنن منجهان هيو، انهيء تي ته مون کي ماري ٿو. فوڪزه موسيٰ، موسيٰ عليه السلام ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪئي، پر ڇڏجي نه پيو، نيٺ هن ڪو مڪو هنيس، فقضيٰ عليه، پوء پورت ڪيئي انهيء تي، معنيٰ مڪ ڪا لڳي ويئي، اولي سولي، ماڻهو مري پيو. قال هذا من عمل الشيطان، هي شيطان جو عمل آهي. حضرت موسيٰ عليه السلام جڏهن ان کي مرندي ڏٺو، چيائين ته هي ته شيطاني ڪم ٿي پيو. شيطاني ڪم انهيء ڪري ٿيو، ارادو ته ڪونه هيو، ارادو هجي ها ته پوء ان کي عمل چئجي ها. پنهنجو عمل ڪونه هوس تنهنڪري عمل شيطان جو ٿيو ۽ اثر انهيء هنئين شيطان جي حرڪت جو. باقي ڇڏائڻ جي لاء جيڪا هن مڪ هنئي يا ان کي ٿڦ هنئي، ڌڪ هنيو، سو اهو گهڻا درجا پيو رکي. ضرب ڪلي مشڪڪ آ، ٿورو ڌڪ به، ڪجهه مٿرو به، اڃا مٿڀرو، اڃا مٿڀرو، پر ڪيڏي به مڪ هڻجي ماڻهو مرندو ڪونه انهيء سان. معنيٰ مرڻ جو سبب ته هيو ڪونه، پر مري پيو ڄڻ اها شيطان جي زيادتي حرڪت چئبي جو هن جي اهڙي هنڌ ڪنهن عضوي تي لڳو جو هو مري پيو. جي ان کان گهٽ لڳيس ها ڌڪ ته شايد نه مري ها يا زيادتي جيڪا ٿي سا شيطان جي طرفان ٿي. فوڪزه موسيٰ فقضيٰ عليه انه عدو مضل مبين موسيٰ عليه السلام فرمائي ٿو ته دشمن آ گمراهه ڪندڙ آ پڌرو. قال رب چي رب اني ظلمت نفسي مان پنهنجي نفس تي ظلم ڪيو حالانڪه حضرت موسي عليه السلام ڪو ارادو ڪو نه ڪيو هو نيڪي ڪئي هي ڇڏائڻ جو ارادو ڪيو ائين ٿي پوندو آهي ته ڇڏائيندي ڪڏهن ماڻهو پاڻ مري پوندو آهي پوء ڀلا ٻن ماڻهن کي ڇڏائيندي ڪڏهن ماڻهو مري پوندو آهي ائين ڪيترن جاين تي واقعا ٿيا آهن جهيڙن ۾ ماڻهو ڇڏائڻ ڪاڻ پوندا آهن پاڻ مري وڃن جڏهن اهو هيو ته تنهنجي معنيٰ ته موسي عليه السلام جيڪو ڇڏايو پيس سو اهڙي خطري ۾ ته پاڻ به هيو ڇڏائيندي جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو ٻيو مري پيو ته اها ڪا اهڙي خاص ڳالهه ڪانهي ۽ ٻيو ارادو به ڪونه هيو پر انبياء ڪرام جو جيڪو مقدس آهي ڪردار ان مقدس ڪردار ۾ ايترو داغ به ڄڻ ظلمت نفسي جهڙو آهي تنهن ڪري حضرت موسيٰ عليه السلام الله تعاليٰ کان پنهنجي نفس کي صاف ڪرڻ جي لاء اها دعا گهري فاغفر لي پوء تون معاف معاف ڪر فغفر له پوء الله تعاليٰ ان کي معاف ڪيو هن کي معافي جي خبر ڪيئن پئي؟ رب تبارڪ و تعاليٰ جڏهن هن جي والده سان ڳالهائي هن کي سمجهائي ٿو ته هن کي به الله تعاليٰ دل تي اهو الهام وڌو هجي، نبي جو قلب هيو آخر، انه هو الغفور الرحيم الله تعاليٰ مهربان آ، رحيم آ، ٻاجهارو آ، جنهن هن سان اها مهرباني ڪئي ۽ هن جي طبيعت کي اس پوري طرح سان تسلي اچي وئي. پوء هن، حضرت موسيٰ عليه السلام، معافي ته گهري پر جيڪو ڪردار هو تنهن ۾ غلطي نه هئي، تنهن بنياد تي الله تعاليٰ سان واعدو ٿو ڪري ته ربّ! مان ڪڏهن به مجرمن جو مددگار نه ٿيندس. جيڪڏهن ڪو مجرم هوندو ته ان جو مان مددگار نه ٿيندس. ان جي هڪڙي معنيٰ عام طرح سان جيڪا ڪئي ويندي آهي اها هيء ته معنيٰ مان اهڙي قسم جي نصرت کي نه ڇڏيندس. ٻيو هڪڙو اهو نصرت کي ڇڏي ڏيڻ اهو به هڪڙو جرم آهي مددگاري آهي انهي حديث شريف جي حڪم موجب انصر اخاک ظالما او مظلوما پنهنجي ڀاء ظالم يا مظلوم جي مدد ڪر مظلوم جي مدد هيء آ ته ڇڏائجي ان کي ظالم جي مدد هيء ته ان جا هٿ پڪڙجن هتي حضرت موسيٰ عليه السلام ظالم جا هٿ ٿي پڪڙيا جي نه پڪڙي ها ته ڄڻ اها به مدد هئي هڪڙي قسم جي عام معنيٰ اها ڪئي ويندي آهي پر ٻي معنيٰ هن جي جيڪا آهي سا اها وڌيڪ نازڪ ٿي نظر اچي ۽ چڱي ڏاڍي اها جڏهن ٻيو واقعو ٿو ٿئي ته پوء سمجهه ۾ ٿي اچي. وري ٻئي دفعي حضرت موسيٰ عليه السلام جو آيو شهر ۾ ته ڏٺئي ته ساڳيو اهو ماڻهو جنهن کي انهي ڏينهن ڇڏايو هئائين وري ٻئي سان اٽڪيو بيٺو آهي. پوء موسيٰ عليه السلام جي طبيعت ۾ اها ڳالهه آئي ته هي اصلي ڪو جهيڙا ڪر آهي. توڻي اسان جو آهي ته به آهي جهيڙا ڪر. تنهنڪري هي مجرم ماڻهو آهي، ڏوهاري آهي.

فاذا الذي اوچتو ئي استنصره جنهن هن کان مدد گهري هئي بالامس ڪلهه اڄ وري هو يستصرخه رڙيون پيو ڪري بيٺو فرياد پيو ڪري موسيٰ عليه السلام اڄ به اندر شهر ۾ آيو ٿي يا ڪو اهڙي قسم جو موقعو هيو منجهند جو وقت ماڻهو هڪ آرام ۾ رڳو هي بيٺا وڙهن قال له موسيٰ انڪ لغوي مبين ان کي چيو موسيٰ عليه السلام بيشڪ تون غوي آن مبين پڌرو گمراهه آهين. غوي معنيٰ گمراهه، مبين معنيٰ پڌرو، جو وري اڄ به تون وڙهي بيٺو آن. روز روز ظالمن سان الجهي ۽ ماکي به ٿو لڙائين ۽ مصيبت ۾ کڻي ماکي به وڌو ٿي. اها تنهنجي تمام گهڻي معنيٰ سبب گمراهيء جو، ٻين جي گمراهيء جو سبب تون بڻيو آن. فلما اراد ان يبطش، جڏهن ارادو ڪيائين ته پڪڙي انهي کي، بالذي هو عدو لهما، انهي کي جيڪو ٻنهين جو دشمن هو، معنيٰ قبطي.

ان تريد الا ان تڪون، نه ٿو ارادو ڪرين مگر تون هجين جبار زمين ۾ سرڪش. وما تريد ان تڪون من المصلحين، نه ٿو ارادو ڪرين جو تون ٿي پوين مصلحين کان. هن کي پنهنجي ساهه جي ڀؤ ورتو ته اڄ موسيٰ عليه السلام ماکي وڙهندي ڏٺو آهي، متان مون کي ڏوهاري سمجهي ڇڏائيندي کڻي ماکي مڪ هڻي ۽ پوء مان مري پوان، تنهنڪري انهيء ڀؤ کان کڻي دانهن ٿي.

يا فرعون ان کي گهرائي ۽ مار بار ڏني هوندي، چاچرايو هوندو. سڀ طريقا ٿي سگهن ٿا. بهرحال ڳالهه ظاهر ٿي وئي ته موسيٰ عليه السلام ڪلهه جيڪو همراهه ماريو هو سو انهيء هڪڙو همراهه آيو وجاء رجل من اقصي المدينة همراهه آيو مديني جي ٻاهران يسعيٰ ڊوڙندو هو قال يا موسيٰ چيائين اي موسيٰ ان الملأ دربار بادشاهه جي ياتمرون درباري بادشاهه جا صلاح ٿا ڪن بڪ تنهنجي توتي بڪ بمعنيٰ عليڪ توتي صلاح ڪئي ٿن ليقتلوڪ جيئن توکي قتل ڪن تنهنجي مارڻ جو هنن ارادو ڪيو آهي توسان اها صلاح ڪئي ٿن مشورو ڪئي ٿن پاڻ ۾ بحث ڪري هن ڳالهه تي اچي بيٺا آهن ته توهان کي جيڪر مارجي ڇو ته تو ڪلهه خون ڪيو آهي تنهن ڪري توکي قتل ڪجي

جو انهيء پاسي ڏي حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي لاء نجات سمجهي ۽ ائين به سمجهه ۾ اچي ٿو ته مدين جو جيڪو علائقو هجي اهڙو ڪو جهنگل جو علائقو هو يا فرعون جو ڪو ايترو انتظام اتي ڪو نه هيو اهڙي قسم جو ڪو محسوس هن ڪيو هجي يا صرف نقل مڪاني به ڪافي هئي ايڏا انتظام وغيره جاچ جوچ جا به گهڻا ڪونه هيا قال عسيٰ ربي ان يهديني سواء السبيل دعا گهري ته الله تعاليٰ مون کي سڌو رستو ڏي جو وڃي ڪنهن مقصد تي پهچان ۽ فرعون جي ظلم کان به ڇٽي وڃان. رات ڏينهن ڪري موسيٰ هلڻ لڳو. ولما ورد ماء مدين، جڏهن آيو، ورد به معنيٰ لٿو، ماء پاڻي، چشمو، مدين، مدين جي پاڻي جي چشمي تي آيو، کوهه جيڪو اتي، وجد عليه امة من الناس، ڏٺائين هڪڙي جماعت ماڻهن جي، گهڻا ماڻهو بيٺا رهن، امة من الناس، جماعت من الناس، يسقون ابلهم وغنمهم، پنهنجي ٻڪرين کي ۽ اٺن کي پيا پاڻي پيارين. ووجد من دونهم امراتين ۽ لڌائين انهن جي ڀرسان هڪڙيون ٻه عورتون، دون بمعنيٰ وراء، معنيٰ پري پري انهن کان عورتون هڪڙيون بيٺيون هيون، جو اهي پنهنجي ٻڪرين کي جهلين پيون، تذودان اي تمنعان، روڪين پيون ٻڪرين کي، دفع پيون ڪن انهن کي ته جيئن پاڻيء ڏي نه وڃن، جو ماڻهو بيٺا پاڻي پيارن، هر ڪو پاڻي اتان ڪڍي پيو پياري، ٻه ٽي ٻه ٽي ڄڻا گڏجي ۽ اهو پاڻي پيا ڪڍن.

جانورن جو چاريندڙ چرواهو، ڌنار، اهي جيسين ڌنار موٽندا پياري صدور چئبو آهي رجوع ڪرڻ کي پاڻي ٻاڻي پياري جڏهن موٽندا پوء اسان پنهنجي مال کي پاڻي پيارينداسي ۽ ويچاريون ڇوڪريون ڪمزور اهو ٻوڪو وڏو ڀاري هوندو هو ڪو جيئن روايتن ۾ اچي ٿو ته ڪافي ماڻهو گڏجي پوء ان ٻوڪي کي ڇڪي ڪڍندا هئا و ابونا شيخ ڪبير عذر ٻڌائي اٿن ته آخر ايتري قدر ڇو بي ڪسي آ ڪي اسان جو پيء آهي پوڙهو، وڏي عمر وارو، تنهن ڪري اهو ته ٻڪرين جي خدمت ۽ سنڀال نٿو ڪري سگهي. اسان انهي ڪم جي مٿان مقرر ٿيل آهيون جو اهو اهو نه ڪرڻ جهڙو ڪونهي. تنهن ڪري اسان وري مردن سان گڏجي ۽ پاڻ به هي پاڻي پياريون، اها ڳالهه به ٺهي ڪانه ٿي. ڀل اهي خالي ڪن ميدان کي ته پوء وڃون. اهو حضرت موسيٰ عليه السلام انهن جو جواب ٻڌو. قال.

پاڻي پياريئي انهن کي ثم تولٰي الي الظل پوء سايي ۾ ٿي ويٺو، پاڇو هو هڪڙو ان پاڇي ۾ ٿي ويٺو، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير چيائين رب! بيشڪ مون، لما هن ڪري جو تو نازل ڪيو آهي مون ڏانهن خير، معنيٰ جنهن قسم جو جيڪو جو تو مون ڏي خير نازل ڪيو آهي، من خير خير، ما جو بيان آهي لما، فقير مان محتاج آهيان، اني فقير. الله مان محتاج آهيان، معنيٰ جهڙي شيء جيڪا تو منهنجي لاء خير ۽ برڪت جي مقدر ڪرين مان انهيء جي سخت محتاج آهيان، مون کي هر خير جي حاجت آهي تنهنجي طرفان. اها ڳالهه. الله تعاليٰ کان دعا گهري. پوء رب تبارڪ و تعاليٰ هن کي سندس انهيء دعا جي ڪري وڌيڪ رستو کولي ڏنو.

احوال ورتائينس، قص عليه القصص، سڄو قصو ٻڌايائينس. حضرت موسيٰ عليه السلام شعيب عليه السلام کي پنهنجي سرگذشت ٻڌائي. هن طرح جو واقعو ٿيو آهي. باقي حضرت موسيٰ عليه السلام کي پنهنجي ماء ته اها ڳالهه ڪئي هوندي ته مان توکي اڇليو هو پيتيء ۾، تون منهنجو ٻار آهين، اها ڳالهه ته هاڻي ذاتي طرح هن جي پنهنجي هئي، تنهن ڪري موسيٰ عليه السلام اتان کان وٺي ڳالهه ٻڌائي ته فرعون جا هن قسم جا ظلم ٿيا، پوء منهنجي ماء مان کي اڇليو، پوء ان جي گهر ۾ لڌس، اتي پاليائون.

شعيب عليه السلام هن کي اها بشارت ڏني. مطلب ته هاڻ ڪا ڳالهه ڪانهي هتي فرعون جيڪو حدود ۽ سلطنت سمجهه ۾ اچي ٿو ته ايستائين پڳل ڪونه هيا. قالت احداهما چيو انهن ٻنهي منجهان هڪڙيء ڇوڪريء يا ابت استاجره اي ابا اسان کي حاجت به آهي هن کي کڻي تون پنهنجي ڪرائي تي رک.

امانت ايڏي ٿي پئي ۽ قوت وري هوڏي پاڻ ڏٺائين ته ايڏو ٻوڪو جيڪو چاليهه ماڻهو ڇڪي ڪڍندا هن هڪڙي ڪڍيو. تنهنڪري اهڙو همراهه توهان پنهنجي ڪرائي تي کڻي وٺو. پيء کي ڇوڪريء صلاح ڏني. اهو فيصلو هتي ٿيو. قال حضرت شعيب عليه السلام چيو، اني اريد، مان ارادو ٿو ڪيان، ان انڪحڪ احديٰ ابنتيّ هاتين، هنن ٻن ڇوڪرين منجهان هڪڙي ڇوڪري مان توکي نڪاح ڪري ڏيان. عليٰ ان تاجرني، عليٰ شرط جي لاء آهي، هن شرط تي ته مون وٽ اجرت تي رهين ثماني حجج، اٺ سال، اٺ سال مون وٽ ٻانهن ٻيلي ٿي رهين، ٻانهن ٻيلي چئبي، ٻانهن چئبو آهي زال کي، ٻيلي چئبو آهي انهيء جي ڪري، ٻانهن ٻيلي ٿي رهين، معنيٰ توکي مان شادي ٿو ڪرايان، ان شادي جي مهر ۾ تون اٺ سال مان وٽ رهين. فان اتممت عشرا، پر جيڪڏهن ڏهه پورا ڪيئي ته فمن عندک، پوء تنهنجي طرفان مهرباني چئبي، جي نه ته اٺ شرط ٿي. ٺيڪ آهي. وما اريد ان اشق عليک، مان ارادو نه ٿو ڪيان تنهنجي مٿان ته ڪو توکي تڪليف ۾ وجهان. معنيٰ تنهنجي مٿان ڪو گهڻو سخت ڪم ڪونهي. ٻڪرين ٻڪرين جو ڪم ايترو آهي، ٻيو ڪو وڌيڪ توکي تڪليف ڪانه ڏبي. اٺن يا ڏهن جي مسئلي ۾ به توکي تڪليف نه ڏبي.

۽ اتي رهڻ لڳو. فلما قضٰي موسٰي الاجل، موسٰي عليه السلام جڏهن وقت پورو ڪيو، سار اهل اتي وقت پورو ڪيو، معنيٰ اتي اٺ سال يا ڏهه سال گذري ويا، ڇاڪاڻ ته انبياء ڪرام پنهنجي واعدن پوري ڪرڻ ۾ ۽ احسان ڪرڻ ۾ مڪمل هوندا آهن، ڪامل هوندا آهن، تنهنڪري سمجهه ۾ ائين ٿو اچي ته ڏهه سال اتي رهيو، اٺن جي بجاء. وسار باهله ۽ پنهنجي اهل کي کڻي هليو. وري مصر ڏي موٽي. مصر ڏي موٽي ڪنهن علائقي ۾ اچي رهيا، گمنام علائقي سان اچي رهيا ۽ اتي ڪهڙي خبر ڪنهن کي ته هي ڪير آ؟ اهڙي حيثيت سان موٽي اچي ماڻهو انهيء ملڪ ۾ رهي ٿو. ملڪ به ڪافي ڪشادو هو. آنس من جانب الطور نارا، پري کان ڏٺائين باهه. قال لاهله، چيائين پنهنجي گهر وارن کي، امڪثوا توهان رهو، ڇو ته انهن کي ڪجهه حاجت ٿي پئي اهڙي، گرمي جي حاجت ٿي پئي جو ٿڌ هئي اور درد زه هيا. تنهن ڪري اها تڪليف به، رستو به ڀلجي ويو، ٻڪريون جڪريون به هيون، چي توهان هتي رهو ته مان باهه کڻي اچان اني آنست نارا مان ڏٺي آهي باهه لعلي آتيڪم منها مان آڻيان توهان وٽ ان منجهان بخبر ڪا خبر آڻيان جو رستي جو جو پتو پوي او جذوة من النار يا باهه جي هڪڙي آڻيان اماڙي

هو ٿيو ميدان، ايمن معنيٰ سڄو، شاطئ معنيٰ طرف، سڄي، سڄي، ميدان جي طرف کان، واديء جي ساڄي طرف کان، وادي معنيٰ ميدان، واديء جي ساڄي طرف کان، آواز آيو، في البقعة المبارڪة انهيء برڪت واري مقام ۾، مبارڪ واري، واري ميدان ۾، بقعة معنيٰ ميدان.

جهانن جو پروردگار اهو الله تعاليٰ جي طرفان هن کي مليو اطلاع مليس ان الق عصاڪ تون اها لٺ اڇل جڏهن لٺ اڇليائين ته لٺ نانگ ٿي پئي فلما رآها ڏٺائين ان کي تهتز يا پئي لهر ڪري

مون ڊڄان ٿو ته متان ان عيوض مون کي قتل ڪرين ۽ تنهنجو پروگرام رهجي وڃي. اخي هارون هو افصح مني هڪڙو اهو سبب ۽ ٻيو ته ٻه ڄڻا هونداسي. منهنجو ڀاء هارون اهو مون کي مون کان چٽو آهي هن جي زبان ۾ به صفائي آهي هن جي ڳالهائڻ ۾ به فارسله معي موڪل تون انهيء کي گڏ مون سان رداً مددگار ڪري. يصدقني جو منهنجي تصديق ڪري. مان ڳالهه چوان ته هو چوي ته بيشڪ. اها ڳالهه ائين آهي، اها تصديق ٿي پوندي آهي. اني اخاف ان يڪذبون، مون ڊڄان ٿو ته متان مون کي هو ڪوڙو ڪن ۽ چون ته تون اسان وٽان ههڙو نقصان ڪري پوء ڀڄي وئين، هاڻي اسان جي مٿان وري تون چڙهائي ڪري آيو آهين نبوت جي دعويٰ ڪري، انهيء قسم جي ڳالهه کي متان هو ڪوڙو ڪن، تنهنڪري ٻه ڄڻا هونداسين ته پوء ٺيڪ آهي. قال سنشد عضدڪ باخيڪ. ڪيئي جو بند ٿا ڪيون، مضبوط ٿا ڪيون تنهنجي ٻانهن کي تنهنجي ڀاء سان. هاڻ هارون عليه السلام هتي گڏ هن سان ڪونهي، اهو پنهنجي ڳوٺ ڏي آهي اتي مصر ۾، پر ان کي اچي پهرين اها بشارت ڏني ته تون مون سان نبي آن. هن ان ڳالهه تي ايمان آندو. نجعل لڪما سلطانا ۽ توهان جي لاء اسان ڪنداسين غلبو، سلطان معنيٰ قوت ۽ غلبو، فلا يصلون اليڪما پوء نه پهچندا فرعون وارا توهان ڏي، معنيٰ اهڙي قسم جي دست درازي ڪري توهان تي قبضو ڪڏهن نه ٿيندو، بآياتنا، اسان جي آيتن جي سبب. جيڪي اسان توهان کي نشانيون ڏنيون هن، معنيٰ هڪڙو يد بيضاء، ٻيو عصاء موسيٰ، انهن ٻن نشانين جي ڪري توهان ڏي ڪجهه به پهچي نه سگهندا، انتما ومن اتبعڪما، توهان ۽ توهان جا تابعدار الغالبون، توهان غالب رهندؤ. مطلب هي آهي ته توهان جي مٿان هاڻي اهي قبضو ڪڏهن به نه ڪري سگهندا ۽ اهي ڪمزور رهندا ۽ توهان سان اهي زيادتي به نه ڪندا، دست درازي به نه ڪندا.

ڪو مضمون پنهنجي ابي ڏاڏي ۾ جيڪي اڳي ٿي گذريا آهن، اهڙي قسم جي ڪنهن ڳالهه ئي ڪانه ڪئي آهي، تنهن ڪري اسان انهي جي تسليم ڪرڻ لاء تيار ڪونه آهيون. حضرت موسيٰ عليه السلام کي انهن اهو جواب ڏنو. فرعون ۽ فرعون جي جيڪو اهو ماحول هيو. مفتريٰ فرعون چئبو آهي اهو سحر معنيٰ جيڪو پنهنجو هٿرادو گهڙيل هجي. هڪڙو سحر ٿيندو آهي روايتي جيڪو انهن جي ملڪ ۾ هلندو هيو. سحر روايتي اهو هو جو اهو جادوگر بازيگر اچي بازارن ۾ اهو ڪري ۽ ماڻهن کي راضي ڪري ڪجهه پئسو ڏوڪڙ پنندا هيا اهو هو سحر انهن جو رواجي ۽ سحر مفتريٰ جو مطلب هي آهي ته اهڙو سحر جو تو هٿرادو پاڻ ٺاهي ۽ نسبت ٿو ڪرين الله ڏي هو انهيء سحر جي ڪا نسبت الله ڏي نه ڪندا ها انهي لحاظ کان ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين ڪونه ٻڌو آهي اڳي اسان. قال موسيٰ ربي اعلم بمن جاء بالهديٰ موسيٰ عليه السلام چيو ته منهنجو رب خوب ڄاڻي ٿو انهي شيء کي انهي شخص کي جيڪو آڻي هدايت کي من عنده رب جي پاسي کان الله هدايت واري کي ڄاڻندو آهي جيڪو هدايت کڻي پنهنجي رب جي پاسي کان پيغمبر بڻجي اچي ماڻهن کي ڳالهه ٻڌائيندو آهي اها الله تعاليٰ خوب ڄاڻي ٿو ومن تڪون له عاقبت الدار ۽ الله تعاليٰ ان کي به خوب ڄاڻي ٿو ته ڪنهن جي عاقبت ٿيندي دار جي آخرت جو گهر ڪنهن جو سٺو ٿيندو تڪون له ربي اعلم بمن وربي اعلم بمن تڪون هي بمن تڪون ڄڻ بي ٻيهر موٽي ايندي هن جي مٿان من تڪون ومن تڪون ٿيو من من جاء ومن تڪون الله تعاليٰ منهنجو خوب ڄاڻندڙ آهي جيڪو هدايت کي آڻي ۽ الله خوب ڄاڻندو آهي ته ڪنهن جي لاء ٿيندي عاقبت دار انه لا يفلح الظالمون ظالم ڪامياب نه ٿيندا. معنيٰ، خدا خوب ڄاڻي ٿو ته مان دعويٰ ۾ سچو آهيان ۽ انهيء جي طرفان هدايت کي آندو ٿم ۽ هيء به خبر پئي ٿي ته انجام ڪيئن ٿيندو، ڪنهن جو انجام سٺو ٿيندو. الله تعاليٰ جا کليل نشان مون وٽ آهن، دلائل صداقت جا مون وٽ آهن، تنهنڪري حق کي ٺڪرائڻ نه گهرجي. فرعون پنهنجا همراهه گهرايا. ۽ اهي جيڪي ويٺل هيا. قال فرعون يا ايها الملأ اي سردارن جي جماعت، ما علمت لڪم مان نٿو ڄاڻان لڪم توهان جي لاء من اله ڪو ٻيو حاڪم غيري مون کان سوا مون کان سوا ڪو اله ڪو حاڪم ڪو ٻيو قوت وارو ماڻهو اهڙو ڪونهي ڪو مان ئي آهيان ۽ هي ٿو چوي ته هڪڙو هي هڪڙي دعويٰ ٿو ڪري ته الله آهي هڪڙو اڃا ٻيو وڏو جيڪو آسمانن زمينن کي پيدا ٿو ڪري حالانڪه هي سڀ ڪم منهنجا آهن هن جا نه آهن پر هاڻ جڏهن ائين ٿو چوي ته اهو ضرور خدا هن جو هوندو آسمانن ڏي چڱو ته هن سان ڪجهه ڳالهيون ٻولهيون ڪيون. اهو هڪڙو وقت جي فرعونن جو طريقو هوندو آهي. قوم جي آڏو ڪنهن صداقت کي دٻائڻ ۽ ڇپائڻ جي لاء حيلي ڪرڻ جو هڪڙو خاص طريقو جو متوجه ڪجي ڪنهن هڪڙي مڪر ۽ پاليسي ڪري قوم کي انهيء طرف جيئن وقت جا بادشاهه ڪڏهن نه ڪڏهن حرڪت ڪندا آهن جڏهن ڏسندا آهن ته ملڪ ۾ بغاوت اچي وئي آهي. ۽ شور فساد پئجي ويو آهي جيئن ڪراچي جا فساد سارو ملڪ ٻري ويو هڪدم سرحد تي کڻي فوجون گڏ ڪيون ۽ جهڙپون کڻي ڏياريون جيئن ساري قوم متوجهه ٿي وڃي ته جنگ ٿيندي ته جيئن پنهنجو جيڪو هتي انهن جو فساد آهي حڪومت سان انهي ڏانهن توجهه هليو وڃي اهڙي طرح جيئن هاڻي ضياء ڪيو يا ائين ئي پنهنجي پنهنجي دور ۾ جيڪي به ظالم هوندا آهن ڏسندا آهن ته ڪا اهڙي نازڪ حالت ملڪ ۾ پيدا ٿي آهي ته هڪڙو شوشو کڻي ڇوڙيندا آهن. چئي جو هن شوشو ڇوڙيو اهو ته متان ماڻهو هن ڏي متوجهه ٿين ۽ متاثر ٿي هن کي نبي ڪري مڃين ۽ منهنجي حڪومت ۾ خلل پيدا ٿئي، تنهنڪري چئي ته بابا! موسيٰ عليه السلام ٿو چوي ته الله واحد آهي آسمانن ۽ زمينن جو مالڪ، ان جي بادشاهي آهي سڄي ملڪ تي، بادشاهه بادشاهن سان ڳالهائيندا آهن، اسان هن سان ملنداسون. چيائين ڪيئن ملبو؟ يا هامان اوقد لي، هاڻي تون سرون پچراء. علي الطين، مٽيء جون، گپ گارو ٺاراء، سرون ٺاراء، ۽ جون پچراء، بٺا وجهراء. هاڻي سائين بٺا پئجي ويا، ڪاريگر اچي ويا، سائين بٺا پيا ٺهن، ماڻهو هر ڪو انتظار ۾. ڇا آهي جي فرعون ڳالهائيندو الله بادشاهه سان، فرعون بادشاهه پوء ڪيئن ڳالهائيندو، چئي ته سرون ٿيون ٺهن، مينار ٺهندو، وڏو هليو ويندو آسمان تائين. اهي چڙهي ويندا اتي، اتي ڳالهيون ٻولهيون ڪري هن سان ايندا، پوء ڏسون ته ٺاهه ٿا ڪن جنگ ٿا ڪن پاڻ ۾، وڏو مسئلو آهي اهو. اهي ماڻهو ايترو وقت ڄڻ تسلي ۾ رهندا، ڪجهه نه ڪجهه انتظار ۾، حڪومت پئي هلندي. جهڙي طرح هي ايترا سال اسلام اسلام اسلام اسلام قانون قرآن ڪندي ڪندي ڪندي پڇاڙي جي هلي چيائين ته ڀئي مان کي اسلام سمجهه ۾ نه آيو آهي.

دفتر، ڪتاب، من بعد ما اهلڪنا القرون الاوليٰ، هن کان پوء جو ختم ڪيا سي، ختم ڪيون سي اڳيون جماعتون، اڳي قومون ڪيتريون ختم ٿي ويون، جيڪي گذري چڪيون هيون، ان کان بعد اسان حضرت موسيٰ عليه السلام کي دفتر هڪڙو ڏنو سي، اهو هيو تورات شريف، جو اهو پروگرام هيو حقيقت ۾ اهو حضرت موسيٰ عليه السلام کي اسان ڏنو سي.

ولاڪنا انشانا قرونن پر اسان پيدا ڪياسي پيد پيدا ڪيوسين وڏيون وڏيون قومون فتطاول عليهم العمر انهن جون عمريون به ڊگهيون ٿي ويون گهڻي زماني تائين اهي هليا رب تبارڪ وتعاليٰ جون نعمتون کاڌائون پوء ڪي انهن منجهان فرمانبردار ڪي بي فرمان رهيا اسان انهن جي هدايت جو انتظام نبين جي ذريعي ڪيو وما ڪنت ثاويا في اهل مدين ۽ تون مدين ۾ ڪو ٽڪندڙ به ڪونه هئين. اتان جون خبرون ڏس تون هاڻي هنن کي وٺي ٿو ٻڌائين تتلو عليهم آياتنا جو پڙهين ٿو تون انهن تي آيتون اسان جون ولاڪنا ڪنا مرسلين پر اسان رسول ڪري موڪليندڙ آهيون اسان تو کي رسول ڪري موڪليو آهي ۽ رسولن کي اهڙيون ڳالهيون ٻڌائبيون آهن جڏهن جو اتي حضرت شعيب عليه السلام وٽ شادي جو فيصلو ٿيو شعيب مدين ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام ويو

فنتبع آياتڪ، جيڪر اسان تنهنجي آيتن جي ڪڍ لڳون ها، ونڪون من المومنين ۽ فرمانبردار به ٿي پئون ها، يعني پيغمبر جو انهن ڏانهن موڪلڻو حقيقت ۾ خوش قسمتي آهي. بغير پيغمبر موڪلڻ جي به الله تبارڪ وتعاليٰ اهڙي بي عقلي ۽ بدحواسي ۽ بي ايماني تي سزا ڏئي سگهي ٿو. رب تعاليٰ خالق آهي ان جو ئي حق آهي پر هي الله جو احسان آهي جو ڪنهن کي رب تعاليٰ عذرداريء جو موقعو به نٿو ڏئي. معنيٰ هنن وٽ انبياء ڪرام موڪلي هنن کي آگاهه ٿو ڪري ۽ انهن کي سمجهائي ٻڌائي ٿو. اهو رب جو خاص احسان آهي. باقي الله جو حق تمام وڏو آهي جو ماڻهو هر هڪڙو فطري طور پنهنجي رب کي ڳولي لهي ۽ الله تعاليٰ انهن نه ڳوليندڙن کي پوء وري سزا ڏي اها الله جي مرضي آهي پر الله وري به ايڏو احسان ڪيو ۽ ايڏي سولائي ڪري ڏني جو نبي موڪليائين جي نه ته هونء الله جو وڏو حق آهي.

پر رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو به اسان حساب لاهي ڇڏيوسين ته جيئن اهڙي قسم جي حجت به ڪوئي نه ڪري ۽ موسيٰ عليه السلام کي انهن ڇا چيو سحران تظاهرا اهي جادو آهي هڪڙو جو پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي مدد ڪري ظاهر ٿيا نه ٿي قالوا انا بڪل ڪافرون ۽ پوء چوڻ لڳا ته اسان سڀني جا انڪار ڪندڙ آهيون اها قوم، انهي قوم سان توهان حجت ٿا وٺو، موسيٰ عليه السلام ڏي به آيو، اسان ڏي نه آيو، موسيٰ عليه السلام کي قوم جيڪو جواب ڏنو، نبين کي به توهان اهڙو ئي جواب ٿا ڏيو نه، تنهن ڪري حق هيو ته توهان تي عذاب ڪجي ها، پر وري به عذر لاٿوسين توهان جو. هتان سمجهه ۾ آيو ته رب تبارڪ و تعاليٰ ايتري قدر خالق، مالڪ، ملڪ جو حاڪم سارو ٿي ڪري به ڪنهن کي موقعو ضرور ڏئي ٿو ته جيئن اسان جي آڏو عذر هنن جو بند هجي. قل فاتوا بڪتاب من عند الله اي نبي تون چوين ته آڻيو ڀلا ٻيو ڪو دفتر الله جي پاسي کان هو اهديٰ منهما جو انهن ٻنهي کان بهتر هجي آسماني ڪتابن کان ڪو بهتر ٻيو مضمون آڻيو جيڪو انهن کان وڌيڪ سٺو هجي ۽ وڌيڪ هدايت وارو هجي اهڙو ڪو مضمون توهان پيش ڪريو ته خبر پئي

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا جيڪڏهن نه ٿا آڻين، انهيء قسم جي اجابت نه ٿا ڪن، جيء نه ٿا ڪن، لڪ توکي، فَاعْلَمْ پوء تون ڄاڻ، انما يتبعون اهواءهم ته بيشڪ اهي تابع ٿين ٿا پنهنجي نفساني خواهشن کي. ومن اضل ممن اتبع هواه هن کان وڌيڪ ٻيو ڪير زياده گمراهه آهي جيڪو پنهنجي نفس جي خواهش کي تابع ٿئي بغير هديً بنا ڪنهن رستي جي من الله الله جي پاسي کان رستو به ڪونه هجي ۽ ائين بنا راهه جي هڪڙو ماڻهو گمراهه ٿي بيهي رهي هي هن کان وڌيڪ ٻيو ڪير آهي. بڇڙو، ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعاليٰ ظالمن جي قوم کي هدايت ڪونه ڪندو آهي. جڏهن اهي ماڻهو نه هدايت ٿا قبولن نه ان جي مقابلي ۾ ڪا شيء پيش ٿا ڪن ته پوء اها ئي ڳالهه، راه راست تي اچڻ چئبو ته انهن کي مقصود ڪونهي، محض پنهنجي خواهشات جي پيروي ٿا ڪن ۽ جنهن شخص جي لاء دل هنن جي گهري ٿي، اهو ڪن ٿا، جنهن تي مرضي وڃين ٿي، اونء ئي هلن ٿا. اهڙي قسم جي هوا پرست ظالمن جي لاء هدايت ڪهڙي آ؟ الله جي عادت آ ته اهڙي قوم کي هدايت ڪرڻ جي بجاء انهن کي رب تبارڪ وتعاليٰ ڪنهن عذاب ۾ گرفتار ڪري ڦٽي ڪندو آ، جڏهن بي فرمان ٿي بيهندا. ولقد وصلنا القول اسان پئي در پئي، لڳو لڳ متصل پهچايوسين انهن ڏي قول، معنيٰ پيغام پنهنجو الٰهي.

جن کي اسان ڪتاب ڏنوسي اڳي، اهي هن تي به يقين رکن ٿا. هڪڙا اهڙا ماڻهو هيا، جيئن تورات تي ايمان آندو، تيئن هاڻي قرآن تي به ايمان آڻين ٿا. اهڙا ماڻهو به هڪڙا آهن. رب تعاليٰ اهڙي قسم جي هڪڙي جماعت ٻڌائي ٿو، جي انهن جاهلن مشرڪن منجهه هڪڙا اهڙا شخص به چڱا هيا، جيئن اڳي عقيدو رکندا هئا، تيئن انهن هاڻي به قرآن پاڪ جي لاء به متعلق اهڙو ئي عقيدو رکيو، ڇو ته تورات شريف جي اندر اهڙي قسم جون بشارتون آيل هيون. اڳي ته هو ائين هيا. مطلب ان جو هي آهي ته هو ڄڻ ائين چئي چڪا هئا ته اسان هاڻي نه پر پهرئين زماني کان وٺي اسان مسلمان هياسي، ڇاڪاڻ ته ڪتابن اڳين ۾ اسان جو ايمان هو ته پيغمبر آخر زماني جو ايندو. اڄ قرآن ڪريم جي متعلق ان ۾ جيڪي بشارات آيون هيون تنهن تي تنهن کي به اسان مڃي چڪا هئاسي ته هن تي ڪتاب نازل ٿيندو. پوء اسان انهن تي هڪڙو اجمالي ايمان آڻي چڪا هياسي. اڄ اهو قرآن ڏسي تفصيلي ايمان آندوسي. حضرت عبدالله بن سلام، ۽ ان جا ٻيا ڪي ساٿي يهودي عالم هيا هڪ. الذين آتيناهم الڪتاب جن کي اڳي اسان ڪتاب ڏنوسي هم به يؤمنون واذا يتلي عليهم جڏهن تلاوت پيو ڪجي انهن جي مٿان الله جو قرآن جڏهن پڙهي پيو انهن کي ٻڌائجي قالوا آمنا به چون ٿا اسان ايمان آندوسين ان ڳالهه جي مٿان هنن ايمان آندو چيو ته بيشڪ اهو قرآن انه الحق، اهو سچ حق آهي، من ربنا آهي به اسان جي پروردگار جي پاسي کان، انا ڪنا من قبله مسلمين اسان اڳي ئي فرمانبردار هياسي، اهي شخص ها جي صالح ها جن کي الله تعالي هدايت ڪئي انهن شخصن ئي اهل ڪتاب جو ايمان گويا هاڻي انهن جو پنهنجي پيغمبر تي به ٿيو هيڏي اسان جي حضور سائين تي به ٿيو معنيٰ ٻه دفعا انهن جو ايمان ثابت ٿيو.

لا نبتغي الجاهلين، اسان جاهلن جي در پئي نه ٿا وڃون، جاهلن جي ڪڍ نه ٿا لڳون، جيڪي بي سمجهه ماڻهو آهن، اجاين ڳالهين تي لڳي حضور انور صلّي الله عليه وسلّم سان مقابلي ۾ يا قرآن شريف جي مقابلي ۾ اچڻ اهڙي قسم جا اهي جاهل آهن، انهي جاهلن کان اسان پاسيرا ٿا رهون. حضور انور صلّي الله عليه وسلّم جن کي خيال ٿيو ته منهنجا عزيز رشتيدار، جيڪر اهي ايمان آڻين، ڇو ته الله تعاليٰ هي سورت آهي جنهن ۾ هي جيڪي واقعات آهن اهي مديني منور جي انهيء قوم جا واقعات آهن جيڪي صالح شخص هيا ۽ اهڙي طرح نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن مڪي مڪرم ۾ پنهنجي عزيزن رشتيدارن جي لاء به ائين خيال رکيو جيڪر اهي به ڪجهه چڱا ٿي پون جيئن سندن چاچو هيو ابو طالب يا ٻيا اهڙا عزيز رشتيدار مرڻ جي وقت پاڻ هن جي مٿان وڃي هن کي چيون ته تون ڪلمو پڙهه ته مان تنهنجو شاهد رهان. اها طبعي هڪڙي محبت هئي جيڪا انسان جي طبع ۾ پنهنجي عزيزن رشتيدارن جي لاء رهي ٿي. انڪ لا تهدي من احببت الله تعاليٰ فرمائي ٿو نه ٿو هدايت تي آڻي انهي شخص کي جنهن کي تون محبت ڪرين. ولٰڪن الله يهدي من يشٰء پر الله تبارڪ وتعاليٰ هدايت ڪري جنهن کي چاهي وهو اعلم بالمهتدين الله تعاليٰ هدايت وارن کي ڄاڻندڙ آهي اهي هدايت وارا ڪهڙا هوندا آهن ڪهڙي حد ۾ هوندا آهن وقالو ان نتبع الهدٰي پوء جڏهن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم انهن کي سڀ ڳالهيون ٻڌايون ۽ پوريون سمجهايون ته ان وقت ۾ هنن هڪڙو پنهنجو عذر پيش ڪيو ۽ حقيقت ۾ سمجهه ۾ ٿو اچي ته قرآن شريف ۽ هدايت ۽ الله جي فرمانبرداري لاء عذر پيش ڪرڻو پوندو پر هنن عذر پيش ڪيو ۽ اهو عذر ڪهڙو هيو ته اسان کي تڪليف پهچندي ماڻهو اسان کي ايذائيندا ۽ اسان جي عزت جيڪا آهي هن وقت ۾ سا زائل ٿي ويندي. جيڪو شخص ناحق جي حيثيت ۾ عزت حاصل ڪري سگهي ٿو، حق جي حيثيت ۾ ڇو هن جي عزت زائل ٿيندي؟ پر انهن جي خيال ۾ اها ڳالهه آيل هئي. انسان کي هدايت کان روڪڻ جي لاء پوء ڪجهه عذر ٿيندا آهن. جان جو خطرو، مال جو خطرو، عزت جو خطرو، اهڙي قسم جي شيون هڪڙيون انسان کي دين کان بسا اوقات ذهني طرح اچي روڪينديون آهن. سو اهو الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو ته انهن شخصن کي اهڙو عذر هيو. قالوا ان نتبع چون پيا، جيڪر اسان ڪڍ لڳنداسين تنهنجي، نتخطف من ارضنا ته اسان کنيا وينداسين هن زمين منجهان. اغوا ڪيا وينداسين هن زمين منجهان معنيٰ هن ملڪ ۾ اسان کي اغوا ڪيو ويندو عرب سارو اسان جو دشمن ٿي ويندو ارد گرد قبائل اهي سڀ اسان تي چڙهايون ڪندا ۽ اسان جا سير سفر جيڪي شام جي ملڪ ڏي تجارتن جا ٿين ٿا اهي اسان جا خطري ۾ پئجي ويندا ۽ اسان کي اهي قومون لقمو بڻائي اجيرن ڪري ڇڏينديون ختم ڪنديون.

امن واري جاء، يجبيٰ اليه ثمرات کل شيء، توهان نه نڪرجو ٻاهر، چونڊيو ٿو وڃي انهيء جي طرف ثمرات هر شيء جا، دنيا جا ڦل، نفع، رزق، توهان وٽ ڇڪجي اچي پهچن ٿا، من لدنا اهي سڀ اسان جي پاسي کان آهن، ولڪن اڪثرهم لا يعلمون پر ڪيترا نٿا ڄاڻن. لکندس، مڪي جا ماڻهو ائين چوڻ لڳا ته اسان سان هيئن دشمني ٿيندي، رب تعاليٰ انهن کي جواب ۾ ٿو فرمائي ته توهان پنهنجي شرڪ جي باوجود، ڪفر جي باوجود، تقويٰ ۽ طهارت کي به ڪونه ٿا رکو، تڏهن به حرم جي عزت ۾ ايتري قدر توهان جي اسان حفاظت ڪئي آهي، جو دنيا جا ميوا، ڦل، اهي سڀ توهان وٽ پهچن. ماڻهن جون دليون ان حرم شريف سان ڳنڍيل آهن، پوء بي فرماني جي حالت ۾ توهان جي ايتري قدر سنڀار آهي، فرمانبردار جي جيڪڏهن حالت ٿيندي توهان جي، پوء انهي ۾ ڇو توهان کي تڪليف پهچندي؟ اهو ته توهان جو غلط خيال آهي. ولٰڪن اڪثرهم لا يعلمون پر گهڻا انهن جا ان ڳالهه کي نٿا ڄاڻن. مطلب اڪثر جو هي آهي ته ڪيترا ماڻهو باوجود ان جي به ته مسلمان فرمانبردار ٿي پيا پرواهه نه ڪيون نه ڀلا انهن کي ڪهڙي تڪليف پهتي آهي ان کي تڪليف ته توهان پاڻ ٿا پهچايو ٻاهرين ته ڪانه تڪليف پهچائي آهي جيڪڏهن ڊڄن ها ته ٻاهرين کان اهي ڊڄن ها ٻاهر وڃن ٿا ته انهن کي ڪا تڪليف نٿي ٿئي

اهڙيون ڪي ٻيون قومون اڳي ٿي گذريون هن، عرب قبائل کان سواء، جو انهن پنهنجي ڳوٺن ۾ خوشحاليء جي ڪري انهي حد تي پهتا جو تڪبر ۽ سرڪشي اختيار ڪيون. ربّ تبارڪ و تعاليٰ جي بي فرماني ڪيون، پوء الله تعاليٰ ڏسو ڪيئن انهن کي برباد ڪيو. پوء صفحه هستيء تي انهن جو نالو نشان نه رهيو. اڄ توهان لنگهو ٿا ته انهن جي ڳوٺن ۾ توهان کي غيرآباد جايون، علاقا اهي غيرآباد پيا نظر اچن. ڇا اها قدرت جي عبرتناڪ هڪڙي سزا ناهي انهن شخصن کي بي فرماني جي ڪري؟ ۽ توهان کي هن ڳالهه جو به يقين آهي ته انهن نبين جي بي فرماني ڪئي، اهو به توهان کي فيصلو مليل آهي جو انهن جون جايون لم تسڪن من بعدهم الا قليلا نه آباد ٿيا آهن انهن کان بعد مگر ڪي ٿورڙا علائقا، ڪنا نحن الوارثين اسان ئي سڀ ڪنهن جا وٺي وڃڻ وارا وارث آهيون، وما ڪان ربڪ مهلڪ القريٰ ائين الله تعاليٰ ڪنهن ڳوٺ کي هلاڪ ڪرڻ وارو ناهي حتيٰ يبعث في امها رسولا جيسين انهن ڳوٺ جي وڏي شهر ۾ انهي علائقي جي وڏي شهر ۾ ڪنهن رسول کي موڪلي. امّ معنيٰ مرڪزي شهر. رب تعاليٰ تيستائين ڪنهن قوم کي هلاڪ نه ڪندو آهي جيستائين ڪنهن مرڪزي شهر ۾ رسول موڪلي، ڇو ته مرڪزي شهر سان هر ڪنهن جو واسطو هوندو آهي، اتي خبرون نشر ٿينديون آهن. يتلو عليهم آياتنا، اسان جون آيتون هنن کي پڙهي ٻڌائي. وما ڪنا مهلڪي القريٰ، اسان ڪنهن ڳوٺ کي به ائين غارت نه ڪندا آهيون الا واهلها ظالمون، مگر هن صورت ۾ جو اهل ان جا ظالم ۽ گنهگار هجن. معنيٰ اڳ ۾ اسان تبليغ ڪندا آهيون، دين پهچائيندا آهيون، هوشيار ڪري پوء جڏهن ماڻهو باز نه ايندا آهن، پنهنجي ظلم ۽ طغيان ۾ ترقي ڪندا ايندا، سرڪشي ۾ هليا ويندا، پوء الله تعاليٰ انهن کي ٿو پڪڙي. ائين ڪونه ٿو پڪڙي. پوء توهان هن دنيا جي سامان ڪري اٿي ۽ الله تعاليٰ جي بي فرماني ٿا ڪريو، حالانڪ دنيا جو سامان ته انهيء ڏنو اٿو. فرمانبردار بي فرماني جي حالت ۾، پوء فرمانبرداري جي حالت ۾ ڇو توهان کان الله تعاليٰ اها نعمت کسيندو؟

انهن جو اهڙن حاڪمن جو ذهن ۽ ڪافرن جو ذهن ساڳيو آهي. الله فرمائي ٿو، وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها انهيء شيء جي ڪري توهان آخرت جو سامان ٿا وڃايو، دنيا جو سامان، حياتي دنيا جو سامان ۽ زينت جي ڪري. وما عند الله خير وابقا جيڪي رب تعاليٰ وٽ آهي سو هڪ ته ڀلو آهي، ٻيو هميشه رهڻ وارو آهي. اها دنيا جو سامان توهان کي هڪڙو دفعو ڏيندا، ٻئي دفعي ختم، پر رب جو رزق توهان تي جيڪڏهن جاري ٿي پوي. افلا تعقلون پوء توهان عقل نٿا ڪريو؟

اهي برابر ناهن. يوم يناديهم اهو هڪڙو اهڙو ڏينهن آهي جو الله تعاليٰ هنن کي پڪاريندو فيقول اين شرڪائي ڪاٿي آهن منهنجا اهي شريڪ الذين ڪنتم تزعمون جن کي توهان پنهنجو مددگار سمجهندا هيؤ ۽ نفعي نقصان جو مالڪ ڄاڻندا هيؤ ۽ چوندا هيؤ ته اسان جي نوڪري اسان جي عزت ۽ اسان جو رزق اسان جو ڪاروبار اسان جو کاڌو پيتو سڀ انهيء جي بنياد تي آهي رب ٿو فرمائي ته اڄ اهي ٻڌايو ڪاٿي آهن توهان جا قال الذين حق عليهم القول اهي شخص جن جي مٿان الله جو عذاب ثابت ٿي چڪو هوندو چوندا ربنا هؤلاء الذين اغوينا اي رب اهي اهي ماڻهو آهن جن اسان کي گمراهه ڪيو هو اغويناهم انهن کي اسان گمراهه ڪيو جيئن اسان گمراهه ٿيا پاڻ گمراهه ٿياسي اهڙي طرح اسان به هنن کي گمراهه ڪيو جيئن وري پاڻ گمراهه ٿياسي تبرانا اليڪ اسان بيزار ٿي هاڻي تو ڏي آيا آهيون انڪار ڪري هنن جو وما ڪانوا ايانا يعبدون ۽ اها شي جو اسان کي اهي پوڄيندا هئا مطلب ته ما ڪانوا اها شي جو ايانا يعبدون ما جي معنيٰ نفي ڪريوس نه اهي اسان کي پوڄيندا هئا پر پنهنجي نفس کي پوڄيندا هئا گمراهه ڪندڙ به بيزار ٿي ويندا، گمراهه ڪيل به بيزار ٿي ويندا. چوندا گمراهه ڪندڙ ته اسان پاڻ گمراهه هياسين تنهنڪري هنن کي گمراهه ڪيوسين، تنهنڪري اسان هاڻي بيزار آهيون. وقيل ادعوا شرڪاءڪم الله تعاليٰ فرمائيندو هنن کي پڪاريو پنهنجي شريڪن کي فدعوهم پوء ڪندا رڙيون فلم يستجيبوا پوء هنن کي جواب نه ڏيندا لهم انهن کي وراوا العذاب ڏسندا هيڏي هوڏي عذاب چوڌاري لو انهم ڪانوا يهتدون پوء تمنا ڪندا ڪاش جي هدايت وارا هجون ها ته جيڪر ڪو بچاء ٿي پوي ها، اسان جي ههڙي بري حالت ٿي وئي. اتي آخرت ۾ اهو نه پر دنيا جي جهان ۾ خود جڏهن اها گهڙي اچي ٿي انقلاب جي ته ان ۾ به اهڙي قسم جا ماڻهو به پريشان ٿا ٿين چون ٿا ڪاش جي هدايت وارا هجون ها ته جيڪر اڄ اسان جي هيء ڇو بري حالت ٿئي ها. يوم يناديهم اهو ڏينهن جنهن ڏينهن هنن کي سڏيندو الله تعاليٰ فيقول پوء پڇندن ماذا اجبتم المرسلين توهان ڪهڙو جواب ڏنو هو رسولن کي؟

ماء جي پيٽ ۾ هئين، پيء جي پٺي ۾ تون نطفو هئين، ماء جي پيٽ ۾ تون گوشت جو ٽڪرو هئين، تنهن ڏينهن مان توکي اتي گمراهه ڏٺو هو، تنهن ڪري اهو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي، تون بس گمراهه هو، تنهنجي صلاحيت اهڙي خراب ٿيل هئي. سبحان الله وتعالي عما يشرڪون الله تعالي پاڪ آهي گهڻو بلند آهي جنهن کان جو هو رب کي شريڪ ٿا ٻڌائين. وربڪ يعلم ما تڪن صدورهم تنهنجو رب ڄاڻي ٿو اها شيء جو لڪائي لڪائين ٿا سينا انهن جا وما يعلنون جيڪي ظاهر ٿا ڪن وهو الله لا اله الا هو الله اهو بادشاهه آهي ان کان سواء ٻيو ڪو حاڪم بندگي جي لائق ڪونهي له الحمد ان جي تعريف آهي في الاوليٰ دنيا ۾ وفي الاخرة آخرت ۾ وله الحڪم انهي جي حڪومت آهي واليه ترجعون انهي رب تبارڪ وتعاليٰ ڏي توهان کي رجوع ڪيو ويندو موٽايو ويندو هتي الله تبارڪ وتعاليٰ پنهنجي آيات تڪويني کي ٻڌائي پنهنجي قدرت جي شاهڪار کي بيان ٿو فرمائي ۽ سمجهائي ٿو ته توهان انهن ڳالهين کي پوري طرح سان جاچيو ۽ ڏسو اهڙي رب سان توهان جو تعلق آهي جيڪو ايڏو قادر آهي جنهن ۾ توهان اميد رکي ۽ پنهنجي دين کي مضبوط ڪريو ۽ پنهنجي رزق، معاشيات، نفعي نقصان ۽ ٻين معاملات کي دين جي باري ۾ ترڪ ڪريو هڪڙي پاسي ڏي دين آهي ٻئي پاسي ڏي ڪم آهي هڪڙي پاسي ڏي معاش آهي ٻئي پاسي ڏي دين آهي. هڪڙي پاسي ڏي ماڻهوء کي دنيا جي ترقي آ، ٻئي پاسي ڏي دين آ. ڪم ڪاري هن ٻئي پاسي ڏي دين آ. اهي سڀ مقابلي جون شيون جيڪڏهن ٿي وڃن ته دين ڏي هليو اچبو. دنيا کي ترڪ ڪبو. ڇو ته جڏهن دين جو معاملو طئي ٿيو ته دنيا ان ۾ اچي وئي. دين خود دنيا جو حصو آ. جڏهن ماڻهوء جو دين ڪامياب ٿيو معنيٰ دنيا ڪامياب ٿي نه. اها ظاهر ڳالهه آ نه. آخر دين کي دنيا جو ضد ماڻهو ڇو ٿو سمجهي؟

سارو نظام خدا جو توهان جي دنيا جي لاء آهي اهڙي طرح دين جي لاء آهي دين انسان جو ڪو دنيا جي ضد ۾ ڪونهي ڪو تنهن ڪري ماڻهو پنهنجي دين خاطر دنيا کي ڦٽو ڪري دنيا خاطر دين کي جنهن ڦٽو ڪيو خسر الدنيا والاخرة هڪڙي بزرگ ويچاري چيو نرقع دنيانا بتمزيق ديننا اسان دنيا کي ٽڪرا ٽڪرا پيوند ٿا وجهون پيا دين جا ٽڪر ڪڍي ڦاڙي دنيا کي درست ٿا ڪيون

ولا ما نرقع اها شيء به جنهن کي اسان ٽڪريون وڌيون سي دنيا اها به وئي هلي هٿن مون ڇو ته ماڻهو مري ويندو دنيا ڦٽي ڪري ويندو هتي الله تعاليٰ انهن ماڻهن کي جيڪي مٿي چون پيا ته اسان ڪيئن اختيار ڪيون دين کي اسان کي هي نقصان ٿيندا هي مصيبتون ٿينديون قتل ٿيندا اغوا ٿيندا واپار تجارت ۾ نقصان ٿيندو اسان ڪيئن الهي حڪومت قائم ڪريون حڪومت ڪبريٰ کان وٺي ننڍي انتظام تائين رب تبارڪ و تعاليٰ اها ساري ڳالهه ڪافرن کي سمجهائي آهي. هن وقت ۾ جنهن جو ذهن ڪافر جو ذهن آهي اهو اونء ئي هلندو جيئن هن جا ابا ڏاڏا ڪافر هليا آهن. جنهن جو ذهن الله تبارڪ و تعاليٰ اسلام جو ذهن ڪيو اهو هن پاسي ڏي ويندو. قل ارءيتم ان جعل الله عليڪم الليل سرمدا چئو ٻڌايو جيڪڏهن الله تعاليٰ ڪري توهان جي مٿان رات کي مسلسل سرمدا اليٰ يوم القيامة قيامت تائين هلي اهي رات جيڪي